SBS ລາວ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ອອນລາຍ ແລະ ວິທະຍຸ ການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກ 2021 ທີ່ໂຕກຽວ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ກໍກະຊິດເຂົ້າມາຢູ່ເລື້ອຍໆ ໂຕກຽວໂອລິມປິກ ປີ 2021 ຈະຖືກຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 23 ກໍລະກະດາ 2021 ເຖິງວັນທີ 8 ສິງ ຫາ ປີ 2021 ແລະ ໂຄວິດ-19 ຍັງສ້າງຄວາມຍາກຊາ ແລະ ບັນຫາແກ່ກິດຈະການດັ່ງກ່າວຢູ່ ແຕ່ສຳລັບດ້ານໂອລິມປິກ ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າ ອະດີດນັກກິລາໂອລິມປິກຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດແມ່ນໃຜ ມີອາ ຍຸຈັກປີ ແລະ ຢູ່ໃສໃນເວລານີ້ ນັກກິລາໂອລິມປິກດັ່ງກ່າວ ແມ່ນທ່ານ Frank Prihoda ທີ່ໃນວັນທີ 8 ກໍລະກະດາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາແລ້ວນີ້ ທ່ານມີອາຍຸໄດ້ 100 ປີເຕັມໆ 100 ປີ ທ່ານເປັນນັກກິລາຍາມໜາວ Winter Sport ຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ທ່ານສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄົບຮອບ 100 ປີຂອງອາຍຸຂອງທ່ານນັ້ນ ກັບຍາດຕິພີ່ນ້ອງຜູ້ໃກ້ຊິດ ຢູ່ນະທີ່ເຮືອນຂອງທ່ານ ໃນບ່ອນຂີ່ສະກີ ທີ່ Thredbo ລັດ New South Wales ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ໃນຄາວປີ 1948 ທ່ານ Frank Prihoda ປົບຫຼົບໜີຈາກປະເທ ດເຊັກໂກສະໂລວາເກຍ ໃນທະວີບຢູໂຣບ ທີ່ປະເທດດັ່ງກ່າວກັບກາຍໄປມີການປົກຄອງສັງຄົມນິຍົມຄອມມູນິດ ໃນການປົບຫຼົບໜີນັ້ນ ທ່ານຂີ່ສະກີຂ້າມໜອງນ້ຳທີ່ແຂງກະດ້າງ ທີ່ຢູ່ໃນພາກໃຕ້ຂອງປະເທດເຊັ ກໂກສະໂລວາເກຍ ເຂົ້າໄປຍັງປະເທດອົດສະເຕຣຍ ໃນປີ 1950 ຄອບຄົວຂອງທ່ານລົງເຮືອຂີ່ກຳປັ່ນມາຍັງນະຄອນແມລເບີນ ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ໂດຍເອົາສະກີມານຳ ຍ້ອນວ່າທ່ານຮູ້ວ່າຢູ່ໃນປະເທດອົ ດສະຕຣາເລຍມີຫິມະ Snow 6 ປີຫຼັງຈາກນັ້ນ ຄືໃນປີ 1956 ທ່ານຕາງໜ້າອົດສະຕຣາເລຍ ທີ່ເປັນປະເທດຂອງທ່ານໃໝ່ໆ ໄປແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກຍາມໜາວ ຢູ່ທີ່ປະເທດອີຕາລີໃນທະວີບຢູໂຣບ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ທ່ານ ເວົ້າວ່າ very happy to that I

ທ່ານຄິດວ່າທ່ານເປັນຄົນພາຜ່ານປ່າດົງພົງໄພໄດ້ຈັກໜ້ອຍໃນສະໄໝນັ້ນ ແລະ ຖ້າຈະເວົ້າ ບໍ່ມີຄົນ migrant ຂອງຍຸກສະໄໝຂອງທ່ານຈະກະທຳມາກ່ອນທ່ານ ຄົນ migrant ແມ່ນຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ໄປຢູ່ໃນປະເທດອື່ນຢ່າງຖ າວອນ ໃນຂະນະອາຍຸ 35 ປີ ທ່ານ Prihoda ເປັນຄົນທີ່ມີອາຍຸແກ່ທີ່ສຸດຂອງທີມຊາດອົດສະຕຣາເລຍ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ 10 ຄົນ ທີ່ໄປແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກໃນປະເທດອີຕາລີນັ້ນ ຄືຢູ່ທີ່ Cortina d'Ampezzo ນີ້ແມ່ນນ້ອຍກວ່າຂອງຍຸກນີ້ຫຼາຍແທ້ ໆ ທີ່ມີເຖິງ 400 ຄົນພຸ້ນ ທີ່ຈະໄປແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກໂຕກຽວ 2021 Geoff Henke ເປັນ Chef de Mission ຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຈາກແຕ່ປີ 1976 ຮອດ 1998 ທ່ານໄດ້ຊື່ສຽງໃນການເຮັດໃຫ້ການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກຍາມໜາວດັງຂຶ້ນ

and solidifying his connection with our nation ສະແດງຄວາມເຄົາລົບນັບຖືເຖິງທ່ານພຣີໂອດາ ການຂີ່ສະກີເປັນພຶດຕິກຳທີ່ຢູ່ໃນເລືອດຂອງທ່ານພຣີໂອດາສະເໝີມາ ໃນປີ 1974 ທ່ານຍ້າຍໄປຢູ່ເທຣດໂບ ໃນລັດນິວເຊົາເວວ ປະເທດອົດສະເຕຣ ເລຍ ທີ່ທ່ານເປີດຮ້ານຄ້າ Gift Shop ທ່ານດຳເນີນຮ້ານຄ້າດັ່ງກ່າວເປັນເວລາເຖິງ 27 ປີ ໃນແງ່ນີ້ ທ່ານເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ In the morning I would put a little sticker on the door, gone skiing back in one hour, came back ທ່ານເອົາສະຕິກເກີອັນນ້ອຍຕິດໃສ່ປະຕູ ບອກວ່າທ່ານໄປຂີ່ສະ ກີ ຈະກັບຄືນມາໃນໜຶ່ງຊົ່ວໂມງ ວ່າຊັ້ນ ທ່ານພຣີໂອດາເປັນຜູ້ທີ່ຖືໂອລິມປິກ torch ຂອງງວດກິລາໂອລິມປິກຊິດນີ ປີ 2000 ໄປໄຕ້ໃສ່ Village Green ໜ້າທີ່ເທຣດໂບ ລັດນິວເຊົາເວວ ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ທ່ານກໍເປັນບິດາ

ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍກໍມີອະດີດນັກກິລາທີມຊາດຂອງພະລາຊະອານາຈັກລາວ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າຊີວິດຊີວາຂອງພວກເຂົາເຈົ້ານັ້ນເປັນແນວໃດ ເຊັ່ນວ່າມີນັກກິລາແລ່ນທົນແລ່ນໄວຂັ້ນເອຊຽນເກມ ແລະ ທີ ມຊາດເຕະບານຂອງພະລາຊະອານາຈັກລາວດ້ວຍ ນັກສະແດງພາບພະຍົນ ແລະ ນັກຮ້ອງຄົນດີໆ ດັງໆ ກໍມີເດີ້ ອີ່ພໍ່ອີ່ແມ່ເອີຍ SBS ລາວ ແຊເລື່ອງລາວຕ່າງໆທີ່ Facebook